صدق الله العلي العظيم هاڻي اسان آيتون پڙهيون آهن آيت نمبر نائين کان وٺي آيت نمبر سترهين تائين سورت احزاب جون آيتون احزاب ٽيٽيهين نمبر سورت آهي مصحف قرآن مجيد ۾ هاڻي هتي هتان کان شروع ٿي ڳالهه پنهنجي احزاب جي جنگ يا خندق جي جنگ چئجي يا ٽرينچ واري جو کوٽائي ڪري ان ۾ ان جنگ جو ذڪر آهي هاڻي هتان هتان کان وٺي نائين آيت کان وٺي ڇويهين ستاويهين آيت تائين سڀئي آيتون ان جنگ جي متعلقه آهن پر جنگ جو ڪو تفصيل هن ۾ ۾ ڪونهي ته هيئن شو شروع ٿي يا ههڙي نموني سان شروع ٿي، هي مقاصد هئا، هي سچويشن هئا، هي حالتون هيون يا هي فلاڻا فلاڻا قبيلا هئا يا فلاڻا ماڻهو هئا يا فلاڻن جا نالا يا ان جو ڪو ڊيٽيل ڪو تفصيل هن سورت ۾ ڪونهي اهو ڪتابن ۾ پڙهبو مغازي ۾ تفسيرن ۾ ۾ پڙهبو تاريخ ۾ پڙهبو اهو ٻين ڪتابن ۾ ٻين هنڌ هٿ ايندو هتي ڄڻ هڪڙو الله تعاليٰ جو ريمارڪس آهن ان سچويشن جي متعلق جيڪي ان وقت ٿيا يعني جيڪي حالتون ٿيون جيڪو جنگ ٿي يا ڪو ڳالهه ٿي ان تي جيڪو الله تعاليٰ پنهنجو ريمارڪ ان واقعي کان پوء جي ڳالهه مطلب هي واقعو ٿي ويو هليو پنهنجو جنگ ختم ٿي وئي هلي ماڻهو سڀ سڀ پهچي ويا جتي پهچڻا هئا هاڻ هتي الله تعاليٰ ان جو ڄڻ هڪڙو ريمارڪ ان سچوئيشن تي ڏنو آهي پهريون پهريون ريمارڪ جيڪو آهي سو اهو آهي ته الله تعاليٰ جي توهان تي نعمت ڏسو ته ڪهڙي ٿي جو توهان وٽ هڪڙو وڏو لشڪر آيو ان کي الله تعاليٰ اهڙي نموني سان پنهنجي لشڪر سان پنهنجو لشڪر ان جو ڪهڙو هو پنهنجو لشڪر الله تعاليٰ جو هو ريح ريح ريح صبا صبا معنيٰ پنهنجو هوا لڳي، هوا اهڙي ٿڌي لڳي بس اهڙي ٿڌي لڳي هوا ۽ سيء جو زمانو مطلب سمجهو پاڻ وٽ جيئن ڊسمبر جنوري ۾ جيئن ٿيندو آهي اهڙي نموني سان ڪاريون راتيون هجن اونداهي هجي مطلب ته اهڙي سچويشن ۾ الله تعالٰي اهڙو ڪم ڪيو جو ريح پنهنجي موڪلي پنهنجي ڇا هوا موڪليائين جيڪا هن کي ريح جو لفظ استعمال ٿيو آهي هوا اهو اسان جنود اهو موڪليو ۽ ٻيو اهڙو جنود موڪليوسون جيڪو توهان ڏٺو ڪون معنيٰ فرشتا هئا يا جيڪي به الله تعاليٰ جي هڪڙي هئي سچوئيشن اهڙو ٿيو جو محاصرو هيو ڪو ويهه پنجويهه ايڪيهه ڏينهن ڪيترا ايگزيڪٽلي مطلب ته ڊيٽيل ڪون ٿا ڪن ويهن کان سرس ڏينهن هئا پر ڪيترا به هئا اهو محاصرو رهيو ٻاهران کان آيو ۽ انهي منجهه ڄڻ ڪو به ماڻهو قتل ڪونه ٿيو پنهنجي محمد صلي الله عليه وسلم جي امت منجهان ان جي مسلمانن منجهان ڪو ماڻهو ڪونه مئو پر هنن جا جيڪي آيا پنهنجا قريشي هن منجهان ٽي ماڻهو مارجي ويا هليا جو خندق ۾ گڙي پيا پوء حضرت علي هڪڙي ماڻهو کي ماريو ٻيا جيڪي ان سان گڏ آيا انهن کي ماريائون ڀئي ٽي ڄڻا اهي مارجي ويا پر ٻيو انهن ويهن ايڪيهن ڏينهن منجه مطلب محاصري منجه ان کي جنگ جي سڄي سچويشن منجه ڪو ٻيو ماڻهو مارج ماريو ڪون الله تعالي بنا ڄڻ قتل غارت گري جي جيئن چاليهه ماڻهو هت مري ويا پنهنجي بدر جي جنگ منجه وڏا چاليهه هئا يا ڪيترا وڌيڪ هئا ۽ پنهنجا قريش جا ڪافرن جا ۽ محمد صلي الله عليه وسلم جا تيرهن ماڻهو شهيد ٿيا هيڏانهن احد جي جنگ هئي ان ۾ ستر ماڻهو مسلمانن جا شهيد ٿيا پر هتي ڄڻ هي ٽي ماڻهو ڪافرن جا گذاري ويا پر ويهه ايڪيهه ڏينهن جيڪا جنگ لڳي ان ۾ ڄڻ اهڙو سچويشن اهو ته الله تعاليٰ جي پهرين نعمت الله تعاليٰ پهرين چئي ٿو ته منهنجي نعمت ڏسو توهان تي ڪهڙي جو فرمائي ٿو يا ايها الذين آمنوا اي ايمان وارؤ اذڪروا ياد ڪريو نعمت الله الله جي اها نعمت عليکم توهان تي توهان تي جيڪا الله تعالي جي نعمت ٿي اها ياد ڪريو اذ جاءتکم جنود توهان تي جنود آيو هڪڙو لشڪر آيو چڙهائي ڪري لشڪر وڏو هو

اهي انهن منجهان حيي بن اخطب جيڪو صفيه رضي الله تعالٰي عنها جو پيء آهي ۽ تمام ڪٽر مخالف اسلام جو يهودي هو سو اهو ڄڻ ويو قريشين وٽ پهرين توهان وارو ڪيو حملو ڪريو هاڻي وقت اچي ويو آهي ۽ پنهنجو احد جي جنگ منجهه هيترا ماڻهو مسلمان جا مري ويا آهن مسلمان ڪمزور ٿي ويا آهن هليا ۽ توهان کي هڪڙو موقعو آهي اسان کي به ڪڍي ڇڏيو اٿائون هلو ته هلون ٿا سڀئي هن غطفان وارا ايندا پنهنجي اوڀر کان نجد جي طرفان هتي جيڪي هاڻي هاڻي بادشاهه ٿيو ويٺا آهن هن ملڪ تي انهي علائقي جا اهي ماڻهو نجد جا غطفان جا اهي ايندا ٻيا قبيلا ايندا ۽ هن پاسي کان اسين اينداسون هن پاسي کان توهان اچو ڀئي سڀئي اسين مڙي هن محمد صلي الله عليه وسلم جي نالي تي چئي ته بس هاڻي هن کي ٿا ختم ڪريون هاڻ وارو ڪيو اچو بس پوء هاڻي اهو تياري ڪري پهتا آهن هاڻي اتي ڏهه هزار ماڻهو ڪيترو لشڪر هنن جو آهي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم ٽي هزار ماڻهو آهن پر مطلب ته اڃا به سو ساڳيو سچويشن هو جيڪو بدر وارو ٽي سؤ تيرهن ماڻهو هوڏانهن هزار ماڻهو هوڏانهن احد جي جنگ منجهه به هنن جا به ماڻهو گهڻا هئا قريش جا مسلمانن کان هاڻي هتي به جيڪو آهي سو هاڻي چڙهي آيا آهن هنن کي هاڻي ان جو ڊيٽيل پوء وري ٻڌنداسون پر هن وقت ڄڻ انهن آيتن جو ٿورو ڪري ٿا وڃون ته ڇا مقصد آهي جو اسان لشڪر موڪليوسون ريحاً و جنوداً لم تروها اسان موڪلي اسان هوا، هوا، رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم چيو ته اها صبا هوا هئي صبا جو نالو پڻ سٺو وٺ ورتو ويندو آهي ماڻهو نالو به رکندا آهن پنهنجي نياڻين تي صبا ۽ نسيم ۽ فلاڻا مطلب ته لفظ پر هي صبا ٿڌي ٿڌي هوا هئي جيڪا محمد صلي الله عليه وسلم کي جنهن فائدو ڏنو پر هنن جا تنبو طولان جيڪي آهن ديڳڙا ٻيڳڙا هي اڇلي ڇڏيائين هوا اهڙي سخت آئي جو سڀ الٽ پلٽ ٿي ويون شيون رات اونداهي سيءُ تمام سخت ان اهو ڄڻ الله تعاليٰ جو جنود الله تعاليٰ ٻئي هنڌ فرمايو ڪيترن هنڌن تي ته

ته هاڻي اهي لم تروها جيڪي توهان ڏٺا ڪونه. اها ڳالهه ٿي وئي. وڪان الله بما تعملون بصيرا الله تعالي توهان جيڪي ڪريو ٿا ان کي ڏسڻ وارو آهي بصير آهي بصارت آهي يعني ڏسي به ٿو ۽ سمجهي به ٿو بصارت فهم جي معنيٰ منجهه به هن منجهان نڪرندي ته پرسيپشن جيڪو آهي ان سمجهي ٿو ۽ ان جي ڳالهه کي اها سڄي ٿي اذ جاءوکم من فوقکم توهان جي مٿان ڪي آيا؟ مٿان معنيٰ اوڀر پاسي مدينه منوره جو جيڪو هينئر ماڻهو وڃن ٿا اتي ڏسندا پر هاڻ طرف جي خبر ڪونه ٿي پوي ته اوڀر جي طرف جيڪي آهن سي غطفان ۽ ٻيا ماڻهو جيڪي قبيلا جيڪي آهن اهي انهي اوڀر کان آيا اذ فوقکم اذ جاءوکم من فوقکم توهان تي چڙهائي ڪري آيا غطفان ۽ وڏا قبيلا الائي ومن اسفل منکم ۽ توهان جي هيٺان کان هيٺان کان وري مطلب ته هي جيڪي حيي بن اخطب جيڪو ان جو بني نضير جو قبيلو يا بني قينقاع جو قبيلو اهي هيٺان کان آيا پنهنجي معنيٰ اوڀر پاسي کان اهي آيا ۽ پنهنجو ان سان گڏ قريش ان پاسي کان اوڀر پاسي کان آيا اهي سڀئي ڄڻ هن پاسي کان ڦري آيا ۽ وري جيڪي بني بني قريظه جيڪي يهودي هئا اهي اڃا مطلب ته انهن جو معاهدو هيو رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم سان ته اسان پوء هتي هونداسون ۽ ٻار ٻارن وغيره جي مطلب فيمليز جي مستورات جو ٻچن جو حفاظت ڪنداسون پر پوء حيي بن اخطب جيڪو يهودي هو بني نضير تان ويو هليو خيبر جي طرف هن کي ڪڍي ڇڏيو هئائون ته اهو آيو هن جي گهر اچي دروازو کڙڪايائين هن کي کوليائين چيائين ان کي جيڪو اشرف بن اسد هيو اتي انهن جو ليڊر ان وقت ان دروازو ڪونه ٿي کوليو پر چيئي تون کول ته سهي ته تو سان مونکي ڳالهيون ڪرڻيون چيئي تون نڀاڳو آهين تمام سخت ترڙ آهين تون جتي ويندين اتي نڀاڳائي جو ڪم ڪندين ۽ مونکي به تون ڦاسائيندين هن چيس پنهنجو جيڪو اتي هيو بني هن جو قريظه جو پر چيئي ته نه کول ته سهي، تون نه ٿو چاهين ته مون کي ماني کارائين، تون جيڪا اهو مهڻو هن کي ڏنائين، پوء اهي مهڻا وري پاڻ کي اهي ڪم ايندا آهن پنهنجا ماڻهوء کي، ته چئي ته تون ڊڄين ٿو ته مون کي ماني کارائڻي پوندي، ان ڪري نه ٿو دروازو کولين، پوء هن کوليو دروازو، پوء هن کي ڳالهيون چيائين، هاڻي ته پاڻ توکي موقعو مليو آهي، هي سڀ ماڻهو ڪاهي آيا آهن اتان غطفان کان، هيڏانهن کان سڀئي آيا آهن اوڀر کان، ۽ هن پاسي کان هي قريش چڙهي آيا آهن، هاڻي هن وٽ ڏهه هزار ماڻهو آهن، پنهنجو هيترا ماڻهو آهن، ۽ اسان به آيا آهيون هتي بني نضير ۽ بني قينقاع اهي به اسين به آيا آهيون هاڻ تون به وارو ڪر ته اسان محمد صلي الله عليه وسلم کي اسين جهٽ ٿا ڪري وٺون توکي ڪهڙي ڳڻتي آهي ۽ تون خامخواه اچي ڪي وارو ڪر بس اهو ڪر پوء هن پوء نيٺ ڳالهين ۾ هوشيار هيو حي بن اخطب جيڪو آهي سو تمام هوشيار هيو پيء آهي اللهم صلي علي سيدنا محمد صفيه بنت حي بن اخطب رضي الله تعالي ام امهات المؤمنين منجهان آهي جنهن سان رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم نڪاح ڪيو

حي بن اخطب اهو ڦاڙي ڇڏيو، چيائين، عامل کي خير آهي، هاڻي تون هن کي ٻڌاء. پوء هن کي خبر پئجي وئي ٻين کي، پوء رسول پاڪ صلعم وٽ خبر آئي، پوء انهيء سعد بن معاذ ۽ ٻيو سعد جيڪو انهن کي موڪليو هو هن جا حواري هن جا دوست هئا مطلب ته ڇا چئبو آهي Allies هئا، انهن کي موڪليائين چيائين ته توهان معلوم ڪري اچو ته اها ڳالهه صحيح آهي يا ناهي ته بني قريظه جيڪو آهي سو معاهدو ٽوڙي ڇڏيو آهي. پوء اهي آيا هتي بني قريظه کي چئون توهان جو ڇا حال آهي؟ معاهدو آهي توهان جو ناهي چين اسان سان معاهدو ڪو ڪونهي ڪو محمد صلي الله وسلم سان اسانجو معاهدو ئي ڪو ڪونهي بس ڳالهه ختم آهي بس پوء اها ڳالهه جڏهن هنن ٻڌي چون ٺيڪ آهي ته بس پوء آيا رسول پاڪ صلي الله وسلم کي ٻڌايون چون هي ڳالهه ٿي آهي ۽ هن ائين ٿو چوي پنهنجو اشرف بن اسد هن جو نالو هاڻي انهي سچويشن ۾ هتي الله تعالي ڪمينٽس ڪندو ٿو وڃي رڳو ته اذ جاءوڪم من فوقڪم توهان جي مٿان کان آيا ومن اسفل منڪم توهان جي هيٺان کان آيا مطلب ته اوڀر کان هو آيا اولهه کان آيا نقشو هاڻ ٺاهيندا آهيون پاڻ ته مٿي ڪندا آهيون نارٿ کي ۽ هيٺ ڪندا آهيون سائوٿ کي ۽ ساڄي هٿ تي ڪندا آهيون پنهنجي اوڀر کي ۽ کاٻي هٿ ڪندا آهيون اولهه کي اهو نقشو آهي انگريزن ٺهرايو پر هيت ڄڻ فوقڪم جي معنيٰ شايد مٿان ئي به هجي ۽ اسفل هيٺان ئي به هجي زمين جي پر اهڙي نموني سان الله تعاليٰ ان کي اوڀر کي مٿانهون ڪيو آهي جو سج به اتان ئي اڀري ٿو ۽ بهرحال سڀني معنائن ۾ اوڀر مٿانهون ٿيو اولهه جيڪو آهي سو هيٺانهون ٿيو و اذ زاغت الابصار ۽ اکيون جيڪي آهن سي ٽڙي ويون هليون ڇا چئبو آهي ته ڦري ويون هليون زاغت الابصار يعني مومنن جون منافقن جون سڀني جون اکيون ٽڙي ويون و بلغت القلوب الحناجر ۽ دليون جيڪي آهن سي نڙ گهٽ تي پهچي ويون هليون يعني سخت سردي ۾ سخت خوف جي ڪري محاصرو ٿي ويو آهي هليو ماڻهن کي ماني ڪونهي ماڻهن کي کائڻ پيئڻ جي لاء شيء ڪونهي سيء به سخت آهي بچاء ان جو به ضروري آهي پر هيڏانهن لشڪر ڏهه هزار لشڪر ڪيترو پهچي ويا هليو انهن محاصرو ڪيو ويٺا آهن انهي مان نڙي قلب جيڪي آهن دليون آهن جيڪي نڙگهٽ تي پهچي ويون آهن هليون مخالف منافقن جون ته هونئن ئي اهي ڊپ ۾ ۽ ۽ ان مٿان خطرو به ايترو آهي ته ڪنهن وقت به انهن کي اشارو ٿيندو ته وارو ڪيو محمد صلي الله عليه وسلم جي خلاف ته هو جهٽ ڪري وٺندا پر ان مٿان اهو به خطرو منافقن جي ڳالهه الله تعاليٰ هت ڪئي آهي ۽ پنهنجي مؤمنن جو به نڙي نڙگهٽ تي پهچي ويو هليو قلوب ۽ پنهنجو اهڙي نموني سان رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم پنهنجي هن تنبو ۾ ويٺو جتي هينئر مسجدون ننڍيون ننڍيون ٺاهيون هئائون هاڻ اڳيا اسان وياسون اوڻيهه سؤ اوڻانوي ۾ ته تڏهن ته هيون به هاڻ الاء آهن الاء ڪونهن پوء انهن مسجدن منجهه اتي جنا اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جو پڙهي ته اسان جي اوگهڙ آهي يا مطلب جيڪو اسان سچويشن آهي ان ۾ تون اسانکي ڍڪ ڪجان ۽ آمن رواتنا اسانجي امن ڪجان اسانجي لاء اهڙي قسم جون ٻيون دعائون پڙهي ويٺي هو الله تعاليٰ پنهنجو ڏيکاريو حديثن ۾ آهن اهي ڳالهيون قلوب اهڙي نموني پهچي ويو آهي حناجر بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ۽ الله تعاليٰ جي متعلق ماڻهن کي شڪ ۽ گمان گهڻا پر منافقن کي اهو شڪ ته الله تعاليٰ سڄو ڪوڙ ٺاهيو آهي ڳالهه ڪئي آهي هي ٺاهيو آهي ۽ هن ۾ سچويشن هي پنهنجو الوشن ۽ ريفرنس آهي انهيء سچوئيشن ڏي جو جنهن وقت خندق کوٽيائون پي ته رسول پاڪ ص هڪڙو ڪو پٿر هو جو ڪو ڪنهن کان ٽٽو نه ٿي پوء رسول پاڪ ص ان کي سڏ ڪيائون انهيء اچي هڪڙو ڌڪ هنيو پوء ان منجهان شعلو نڪتو ٻيو ڌڪ هنيائين وري ٻيو شعلو نڪتو ٽيو ڌڪ هنيائين ٽيو شعلو نڪتو ته هڪڙو ڄڻ اوڀر کان هڪڙو اولهه ڏي هڪڙو فلاڻي پاسي هڪڙو فلاڻي پاسي پوء حضرت سليم سلمان فارسي رضي الله تعالٰي عنه ڄڻو ڏٺو پوء پڇيائين يا رسول الله هي مون ڏٺو هن جو ڇا مطلب آهي حضور پاڪ صلّي الله عليه وسلّم ان وقت ڄڻ ٻڌايو امّت محمّد صلّي الله عليه وسلّم هن جيڪي به اصحاب سڳورا موجود هئا ان کي ٻڌائين ته مون پهرين جيڪو ڌڪ هنيو هن ۾ مون پنهنجو جيڪي شام جا جيڪي قلعا آهن اهي مون ڏٺا مونکي ڏسڻ ڏيکاريائون ۽ ٻيو جيڪو مون ڌڪ هنيو يمن يمن جا آهي مطلب هڪڙو هڪ هو يا پهريون يا هو يا پهريون ٻيو هيو پر ٻيو يمن يمن ساؤٿ ۾ يمن جا جيڪي محلات مون ڏٺا ۽ ٽيون جيڪو آهي سو مون جڏهن ڏٺو ته قيصر ڪسريٰ جو جيڪو آهي ايران جو بادشاهه، پرشيا جو، فارس جو، ان انهيء جا مون محلاتون ڏٺا. الله تعاليٰ توهان کي اهي ڏيندو. هاڻي اهي جيڪي منافق هئا مون کان به وڌيڪ انهن چيو ته هي رڳو ڪوڙ ٿو ٺاهي محمد صلي الله عليه وسلم ويٺو ماڻهن کي ڳل ٿا ٻڌي، ويٺو ماڻهن کي ڦاسائي ان ۾ هاڻي ڪٿان ٿا ڪسريٰ هي ته اسان جو اهڙو سچوئيشن ٿي ويو آهي هليو جو هڪڙي ماڻهوء چيو چين ته اهڙو ٿي ويو آهي جو اسين ڪاڪوس ۾ ڪونه ٿا وڃي سگهون چيئن ائين ۽ اور حديثن ۾ آهي پنهنجي ثعلبي رحمة الله عليه پنهنجي تفسير ۾ بيان ڪئي چي اسان ڪاڪوس ۾ ڪونه ٿا وڃي سگهون ڪري سگهون فلاڻي شيء جيڪا جهنگل جي خيال نٿو ڪري سگهون لفظ آئون ٿو چوان اهو نٿا ڪري سگهون ۽ هاڻي هيء ويٺو اسانکي گل ٿا ٻڌي ته ڪسريٰ جا محل تهانکي ملندا ۽ پنهنجي پنهنجي شام جا محلاتون توهان کي ملنديون ۽ يمن جون بادشاهتون توهان کي ملنديون هاڻي هي ويٺو اسان کي مطلب ڌوڪو آهي هاڻي اهو انهي جي متعلق هي فرمائين ٿو تظنون بالله الظنونا الله تعالي جي متعلق شڪ ۽ گمان جو ايڪسپريشن هنن چيو وڃي وڏي واڪي مطلب ماڻهو چيو ته ڀئي هي ويٺو رڳو اسان کي ڳل ٿا ٻڌي ويٺو اسان کي ڌوڪو ڏئي مطلب ته ڊسيو ڪري اسان کي ته هيئن ٿيندو هونء ٿيندو هاڻي هي ٿو ٿئي اسان جو کائڻ پيئڻ هر سڄو حرام ٿي ويو هنگڻ مٽڻ سڄو حرام ٿي ويو هليو هنالڪ ابتلي المؤمنون پوء الله تعاليٰ به وڏو امتحان ورتو مؤمنن جو به منافقن جو به سچويشن هو جو شڪ ۾ هيا گمان ۾ هيا مسلمان مؤمن جيڪي هئا سچا پڪا پختا انهن کي به وڏي پنهنجي ان منجهه امتحان ۾ ابتلا منجهه وجهي وجهي ڇڏيائين ان ڪري جو انهيء سچوئيشن منجه سعد بن معاذ ۽ هو سعد جيڪي آ هو رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم وٽ آيا پوء رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم چيو ته اسان هن سان ڪيو آهي هي جيڪي آيا آهن اوڀر کان ته هن کي چيون ٿا ته اسين توهان کي کجيون جيڪي آهن ان جو هيترو حصو ٽيون حصو توهان کي اسين ڏينداسون تهين لشڪر پنهنجا موٽائي وڃو هنن چيو ته يا رسول الله اهو حڪم جيڪو آ سو الله تعاليٰ وٽان آيو آهي يا اهو تنهنجي پنهنجي خيال آهي؟ چيائين، اهو منهنجو پنهنجو خيال آهي، آئون توهان جي ان منجهه آهيان ته چڱائيء ۾ ته توهان جو بچاء ٿئي، هاڻي هيڏو وڏو لشڪر ڏهه هزار ماڻهو آيا آهن، اسان ڪيئن ٿا هن سان پڄي سگهون، مطلب ته انهيء ڪري مون سوچيو آهي ته هن سان اسين معاهدو ڪريون، هن کي ڪو ڳالهه ٻولهه اهڙي شروع ٿي وئي هلي، هنن چيو يا رسول الله! جڏهن اسين اسلام ڪو نه هئاسين جڏهن ڪفر ۾ هئاسون تنهن وقت اهي جيڪي قبيلا هئا غطفان جا هن جا فلاڻا اهي جيڪي قبيلا آهن انهي ڪڏهن پنهنجي سودي ۽ دڪانداري ۽ وٺڻ ڏيڻ کان سوا اسان جي هڪڙي کارڪ جيڪا آهي کڻي ڪونه سگهيا هاڻ اسين جڏهن اسلام آيو آهي اسين دين تي پختا آهيون رب پاڪ اسان سان آهي تنهن وقت اسين ويهي وري هنن کي هڪڙو ٽيون حصو جيڪو آهي سو ڏئي ڇڏيون پنهنجي کارڪن جو ۽ هن جو ڪتل جو يا ڇا جيڪا کجي ٿيندي آهي هن جو ۽ پنهنجو هن کي اسين ڏئي ڇڏيون اها وري ڳالهه ڪيئن ٿيندي جو يا رسول الله اهو جيڪر الله تعاليٰ وٽان حڪم نه آهي ته اسين ان ان فيور ۾ ڪونه آهيون پوء رسول پاڪ صلّي الله عليه وسلّم اهو ڄڻ امتحان هو هڪڙو چي اهو بس توهان جو اهو خيال آهي ته بس الله تعاليٰ پاڻ ئي مدد ڪندو ته ٺيڪ آهي پوء هن سان اهو معاهدو ڪونه ٿيو غطفان وارن سان پوء چون ٿا ته ٺيڪ آهي هجي ائين هجيو هاڻي انهي سچويشن ۾ به الله تعاليٰ اهو سچويشن سڀئي ڳالهيون هتي ڪري ويو الله تعاليٰ اهو ريمارڪس آهن ڄڻ هن ڊيٽيل ڪونهي ڊيٽيل توهان کي پڙهڻو پوندو قرآن شريف ائين سمجهه ۾ نه ايندو جڏهن ان جو تفسير پڙهبو مغازي جو مغازي معنيٰ جنگين جا ڪتاب جيڪي آهن انهن ۾ پڙهبو يا تاريخ جي ڪتابن ۾ پڙهبو يا تفسيرن جي ڊيٽيل ۾ پڙهبو ته اهي ڳالهيون سمجه ۾ اينديون ته هنالڪ ابتلي المؤمنون پوء الله تعالي انهن جو امتحان ورتو وزلزلوا زلزالا شديدا ۽ اهڙو زلزلو جيئن ان وٽ ڏڪي ڏڪائي ڇڏيائين مطلب ته ماڻهو سڀئي امتحان ۾ پئجي ويا هليا ويهه ڏينهن ايڪيهه ڏينهن محاصرو ٿئي مطلب ته اسانجي جنگ جيڪا هئي يا پنهنجي پاڪستان واري هڪ ڏينهن ڇهه ڇهه ڏينهن هلي اسان وٽ به هوڏانهن پنهنجي فلسطين ۾ جيڪا جنگ يهودين سان ٿي اها به ڇهه ڏينهن ان زماني ۾ ڇهه ڏينهن هلي هي ته پنجويهه ڏينهن محاصرو لڳو پيو ۽ جهيڙو جهٽو لڳو پيو حالتون تمام خراب هيون واذ يقول المنافقون پوء منافقن جو سچويشن هن وقت ڇا هو جو انهن چوندا ٿي وتيا والذين في قلوبهم مرض ۽ جن جي قلبن منجهه مرض هو ڄڻ سڪنيس هئي سڪنيس منافقي جي يا سڪنيس مطلب ته مخالفت هئي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم سان ڪي ماڻهو هئا مديني منجهه پوء مطلب ته ڇو جو طاقت اچي وئي هئي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي ماڻهن منجهه ان ڪري پوء چئي ڪونه ٿي سگهيا پوء هو دل سان پسند ڪونه ٿي ڪيائون رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم کي ڪي اهڙا هئا منافق به هئا عبدالله بن ابي جهڙا ٻيا انهن ٿي چيو، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ڌوڪو، غرور جي معنيٰ آهي ڌوڪو، اهو الله تعاليٰ جو ۽ ان جي رسول جو جيڪو وعدو آهي، يعني الله تعاليٰ وعدو جو الله تعاليٰ جو وعدو ڪهڙو آهي؟ جنت جو وعدو آهي، اهو توهان کي ڏيندو ۽ ڪاميابي ڏيندو ۽ جيڪو رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم توهان سان وعدو ٿو پيو ڪري ته پنهنجو شام ۽ سيريا ۽ يمن ۽ فتح ٿيندا ۽ توهان جي هٿ ۾ ايندا،

توهان جي هتي جاء ڪونهي ڀڄي ڀڄي ڀڄي جان ڇڏايو مولائي مان جو توهان پڄي ڪونه سگهندؤ لا مقام لڪم آهي سائين گرهوڙي صاحب به تمام گهڻو استعمال ڪيو آهي پنهنجي ڪلام منجهه لا مقام لڪم فل المنافق مطلب ته سڀ ڪنهن جي وس جي ڳالهه ڪونهي جو نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جي طريقي تي هلي سگهي جو جيڪي سختيون آهن جيڪي ڳالهيون آهن

فريق منهم النبي ۽ نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم کان هڪڙو فريقو هو جنهن اجازت گهري ته يا رسول الله اسان کي اجازت ڏي اسين وڃون پوء هتي اسان جا گهر اوگهاڙا آهن مطلب ته ان جو ڪو بچاء ڪرڻ وارو ڪونهي اسان جون عورتون آهن هي آهن هو آهن اسان کي اجازت ڏي ته اسين وڃون ٿا منافق جيڪي هئا سي اجازت پيا گهرن ته اسين ڀڄي وڃون چلو هتي جيڪا خندق کوٽي آهي ان ۾ هن پاسي کان باقاعدي ماڻهن کي بيهڻو هيو جو هوڏانهن پري پري کان اچي نه سگهن ها، خندق ۾ ماڻهو هيٺ وڃي وري مٿي اچي سگهي ٿو پر انهن کي اهڙو موقعو نه ڏجي جو اتان تير کنيو ماڻهو بيٺو هجي جو جيڪو اندر اچي ان کي مارجي تڏهن بچاء ٿيندو پر هاڻي جيڪڏهن ڀڄي ويندا سڀئي ۽ پنهنجي گهرن جي وڃي حفاظت ڪندا ۽ هتي خندق کي ڇڏي ڏيندا ته خطرو ٿيندو انهيء ڪري ڪي ماڻهو وري جيڪي مون جهڙا نسبت جيڪي پنهنجو ڇا بزدل جيڪي هو چون سائين اسان کي ڇڏيو ته اسين وڃون پوء هتي اسان جا گهر اگهاڙا لڳا پيا آهن پوء هاڻي ڪم ڪيئن ٿو هلي جنهن جو پوء رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم ان کي اجازت هتي اجازت جو حڪم نه آهي سورت نور ۾ اهو لفظ آيو ته ڪي ماڻهو اجازت وٺن ٿا انهن کي اجازت ڏي اهو اهو جيڪو واقعو آهي ان کان پوء جو آهي سورت نور جو انهيء منجهه حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم اجازت ڏيڻ جو حڪم آهي ۽ پنهنجو سورت انفال ۾ اجازت وٺن ٿا انهن کي اجازت ڏيڻ جو مطلب ته حڪم آهي ناهي سڀئي ڳالهيون پر اهي اجازت وٺن ٿا پر ڪو سچوئيشن اهڙو ٿو ٿئي جنهن ۾ اجازت ماڻهو ڏئي به ۽ ڪو سچوئيشن اهڙو ٿو ٿئي جو اجازت ناهي ڏيڻي ڇو جو ماڻهو کپن ٿا اهي ماڻهو مطلب ڪير بچاء ڪندو هتي جيڪڏهن سڀ ڪو هليو وڃي ته پوء ڪيئن ٿيندو ڪم ان ڏانهن هڪڙو ريفرنس آهي

هيڪلا سائين ترجمو ڪيو آهي هيڪلا آهن مطلب ته بچاء ڪرڻ وارو ڪو ڪونهي ان ۾ لفظ آهي عورة عورة معنيٰ اگهاڙا آهن اگهاڙا معنيٰ ولنريبل آهن جنهن کي ڇا چئبو ته هو ان تي ڪو به حملو ڪري سگهي ٿو چور چڪار به اچي سگهي ٿو پنهنجن ماڻهن منجهان پراون ماڻهن منجهان ڪو به اچي سگهي ٿو اسان جا ٻار ويٺا آهن عورة وما هي بعورة چئي اتي ڪا اگهاڙپ ڪونهي اتي ڪا ولنريبلٽي ڪونهي اتي مطلب ته الله تعاليٰ ائين ٿو چئي ته ڪا توهان کي خطرو ڪونهي ڪو ۽ هي ماڻهو رڳو مرض ته جيڪو دل ۾ اٿن جيڪو نفاق اٿن جيڪو ان جي ڪري توهان کان اجازت وٺن ٿا ان يريدون الا فرارا هي نٿا چاهين فقط فرار ٿا چاهين ڀڄڻ ٿا چاهين سچويشن کان متان مري پون هلندي هلندي ولو دخلت عليهم من اقطارها جيڪر هنن تي اهي جيڪي لشڪر آهن انهن منجهان جيڪر پنهنجو تمام سخت سچوئيشن آهي ته جيڪر ان منجهان ڪو هنن وٽ ايندو داخل ٿي وڃي هليو ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه ۽ پوء انهن کي چوندا هاڻ وارو ڪيو رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي خلاف ته اهي ساڳيا ماڻهو جيڪي منافق آهن اهي ان جي مدد ڪندا ۽ رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي خلاف ڪم ڪندا مطلب ته سئلوا الفتنة لآتوها فتني ۾ فورن ٿي وڃن ها پنهنجو مشغول ٿي وڃن ۽ رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي خلاف محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي خلاف انهن منجهان ڪي ماڻهو اهڙا آهن يڪدم انهن کي رڳو موقعو ملي ته خلاف ڪري ويهي بيهي رهندا وما تلبثوا بها الا يسيرا

فوراً رسول پاڪ صلعم جي خلاف ڪم ڪري ڏين ها جيڪڏهن هو اچن ها اهي فتني وارا يا منافق مطلب قريش يا غطفان وارا ولقد ڪانوا عاهدوا الله من قبل حالانڪ ان کان اڳ ۾ هو الله تعاليٰ سان عهدو ڪري چڪا آهن وعدو ڪري چڪا آهن ته اسين هن اسلام جي مدد ڪنداسون پنهنجو جيڪو عقبه ۾ جيڪو ڪيا هئون ٻئي دفعا ٻئي سال وعدو هڪڙو اهي هئا وعدي ڪرڻ وارا اهي ته پڪا هئا. الحمدلله پهرين ٻارهن آيا پوء ستر آيا ۽ عقبه منجهه مڪي ۾ جڏهن رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم وڃي آيو اهو به هڪڙو وعدو ٿيل هو ۽ ٻيو به سڄو مطلب جڏهن رسول پاڪ پهچي ويو ان کان پوء به سڀني وعدو ڪيو ته اسين ته اسان به توسان آهيون لا يولون الادبار انهن چيو ته اسين پٺ ڏيئي ڀڄنداسون ڪونه توکي ڇڏي ڪونه وينداسون اهو ڄڻ وعدو پڪو ٿيل هو وڪان عهد الله مسئولا ۽ الله تعاليٰ سو انهيء عهد کان، انهيء پيمان جيڪو آهي ان جي پڇا ڪرڻ وارو آهي مطلب ته الله تعاليٰ سان جيڪو وعدو ڪيو آهي قل لن ينفعڪم الفرار اي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم انهن کي چئو ته توهان کي فرار جي مان ڪو فائدو ڪونه ٿيندو ڀڄي جي ويندؤ اڃا مون وٽان ته ڪو بچي ڪونه پوندو ته توهان کي جتي مرڻو آهي اتي هونئن مرندؤ ان فررتم من الموت جيڪڏهن توهين چاهو ٿا ته موت کان فرار ڪري ڀڄي وڃو ته او القتل يا قتل کان فرار ڪري ڀڄي وڃو واذا لا تمتعون الا قليلا ته پوء توهان ڪو بچندؤ ڪونه گهڻو وقت ڪو رهندؤ ڪونه زنده يعني ڀڄندؤ موت کان ته موت اچڻو هوندو ان ڏينهن توهان کي اتي پهچندو توهان کي ڪو بچاء ڪونه ان مان ڪو فائدو ڪونه ٿيندو توهان کي ان منجهان هاڻي هتي اسين قل من ذا الذي يعصمڪم من الله ان اراد بڪم سوءا او اراد بڪم رحمه چؤ اي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم انهن کي ته توهان کي ڪير بچاء ڪندو ان ڏينهن جنهن ڏينهن الله کان جنهن ڏينهن الله جڏهن الله تعالي ارادو ڪري توهان تي ڪو بڇڙائي جو خرابي جو يعني موت جو يا مرڻ جو او اراد بڪم رحمه يا الله تعالي توهان تي رحمت جو ڪو ارادو ڪري ته ان کان مطلب بچائي ڪير سگهندو توهان کي